ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ການຮ້ອງລຳທຳເພງ ສິລະປິນລາວເຮົາມີນານາຊະນິດ ແລະ ນານາຈັງຫວະ ເຊັ່ນ ລຳວົງທຳມະດາ ລຳວົງສາລະວັນ ລຳວົງຕັ່ງຫວາຍ ເປັນຕົ້ນ ທຸກທຳນອງ ທຸກຊະນິດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນວ່າມີ ຊື່ສຽງໂດ່ງດັງບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ແຕ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນເພງທຳນອງໄທດຳລຳພັນ ຈັງຫວະທຳນອງ ແລະ ເພງໄທດຳລຳພັນ ໂດຍອີງຕາມທ່ານ ກໍ ວິເສດ ແມ່ນຖືກກ່າຍແບບ ນຳເອົາໄປຮ້ອງ ແລະ ຟ້ອນກັນຢູ່ໃນໄ ທ ຂະເໝນ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະທັ້ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນດ້ວຍ ທ່ານ ກໍ ວິເສດ ເປັນນັກຮ້ອງຄົນດັງຂອງເພງໄທດຳລຳພັນສະບັບເດີມ ເຊິ່ງການສຳພາດທ່ານ ກໍ ວິເສດ ທີ່ເປັນຊື່ຂອງທ່ານໃນດ້ານຮ້ອງ ເພງມີດັ່ງນີ້ ແຕ່ຂໍອະໄພນຳ ເພາະຄຸນນະພາບຂອງສຽງທີ່ອັດ ແມ່ນວ່າບໍ່ຄັກບໍ່ດີປານໃດ ໂອເຄ ທ່ານ ກໍ ວິເສດ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນນັກສິລະປິນລະປະທີ່ໂດ່ງດັງຄົນໜຶ່ງຂອງສັງຄົມລາວເຮົາໃນຕ່າງປະເທ ດ ຫຼືວ່າໃນພື້ນແຜ່ນດິນລາວກໍດີນີ້ ແມ່ນວ່າ ທ່ານເຮັດຈັ່ງໃດໄດ້ໄປຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາເນາະ ໂອ ກໍມາ ມາໃນນາມອົບພະຍົບນີ້ແຫຼະ ກໍແປວ່າແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ນີ້ ທ່ານ ທ່ານເປັນທະຫານ ຫຼືວ່າຕຳຫຼວດ ຂ້າລາຊະ ການບໍ ເປັນທະຫານນະ ທະຫານລາບອາກາດວັງວຽງ ໂອ ທະຫານລາບອາກາດວັງວຽງ ກ່ຽວກັບອາຊີບ ຫຼືວ່າຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານ ນອກຈາກທີ່ວ່າເປັນທະຫານ ແລ້ວກະເປັນນັກຮ້ອງຜູ້ໂດ່ງດັງນີ້ນະ ແມ່ນ ວ່າກ່ອນຊິດັງໃນດ້ານສິລະປິນລາວນີ້ ທ່ານເຮັດຈັ່ງໃດຈຶ່ງດັງໄດ້ເນາະ ໂອ ກະດັງ ດັງມາໃນເພງໄທດຳລຳພັນນີ້ແຫຼະ ຄຳວ່າດັງຍ້ອນເພງໄທດຳລຳພັນນີ້ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ແມ່ນວ່າໄທດຳລຳພັນ ນີ້ໃນສະໄໝນັ້ນ ຫຼືວ່າໃນສະໄໝນີ້ນີ້ ມັນເປັນຍອດນິຍົມອັນໜຶ່ງຂອງ ຂອງເພງທີ່ວ່າຢູ່ໃນຝັ່ງຊ້າຍພຸ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດໄທພຸ້ນ ບໍ່ແມ່ນ ທ່ານນີ້ເປັນນຳເອົາຢູ່ຝັ່ງໄທມາຮ້ອງຝັ່ງລາວບໍ ອ່າ ສະ ສະໄໝ ສະໄໝກ່ອນນີ້ມັນມີ ອັນນະ ອ່າ ວົງດົນຕີຫຼາຍຄະນະນີ້ ມັນມີປະກວດເສັງເພງ ກໍເວລານະບຸນກອງທັບບໍຈັ່ງຊີ້ ແລ້ວກະຕ້ອງມີການແຂ່ງເສັງເພງກັນ ບ້ານເຮົານະ ແລ້ວກະມີຫຼາຍຄະນະ ຄະນະຂ້ອຍລະແມ່ນລາບອາກາດວັງວຽງ ທະຫານລາບອາກາດວັງວຽງ ກໍມີເອົາເພງໄປເສັງຫຼາຍໆເທື່ອແຫຼະ ຊຸດນີ້ລະມີໄທດຳລຳພັນມາ ອ່າ ສະແດງນຳ ບັດນີ້ລະມັນລະດັງເຂົ້າໄປຮອດປະເທດໄທ ເອີ ແລະ ຊະລິນ ນັນທະນາຄອນ ນັກສ້າງພາບພະ ຍົນໄທນັ້ນ ອ່າ ໄດ້ຂ້າມມາຫາຂ້ອຍຢູ່ລາວພີ້ ມາຕິດຕໍ່ຂ້ອຍໄປສະແດງໜັງ ປະມານເນ້ຍ ໃນເລື່ອງລັກເທີສະເໝີ ທຳອິດນະ ຈາກນັ້ນແລ້ວກໍຂ້ອຍກໍດັງໄປເລື້ອຍໆ ແລ້ວດັງໄປ ຂ້ອຍກໍຍົກທີມລາບອາກາດວັງວຽງ ເດີນສາຍທົ່ວປະເທດໄທ 4 ເດືອນ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ເຮົາໄປສະແດງໜັງແລ້ວ ມັນເປັນຈັ່ງໃດລະ ໄປສະແດງໜັງແລ້ວກະ ອ່າ ກັບມາຢູ່ບ້ານເຮົາ ກັບມາ ເພາະເປັນທະຫານເດ້ ສະແດງໜັງແລ້ວລະກັບມາ ແລ້ວບັ ດນີ້ກໍ ອ່າ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍກໍ ອ່າ ໄປ ກັບໄປຫາກິນຢູ່ປະເທດໄທ ຫຼັງຈາກນັ້ນຂ້ອຍໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ອອກທະຫານລາບອາກາດວັງວຽງ ອ່າ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍລາອອກ ລາ ຈາກ ລາ ລາບອາກາດວັງວຽງ ແລ້ວໄປຢູ່ປະເທດ ໄທ ຄຳວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ກໍແປວ່າເພງໄທດຳລຳພັນນີ້ ກຳເນີດເກີດຢູ່ພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແລ້ວໄປລາມໄປປະເທດໄທແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ມັນດັງ ເພາະ ເພາະເມືອງໄທເມືອງຫຍັງນະ ມັນກະເພງສ່ວນຫຼາຍ ບ້ານເຮົາມັນກະຕ້ອງຟັງເພງກັນເນາະ ອ່າ ແຕ່ວ່າເພງລາວນີ້ມັນ ມັນດັງຂ້າມໄປ ອັນນາ ເມືອງໄທ ຄົນໄທເຂົາກະຮູ້ຢູ່ ມີຫຼາຍເພງຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນ ສູ້ໄທດຳລຳພັນບໍ່ໄດ້ ມີເພງກຸຫຼາບປາກຊັນບໍ ຄົນກໍຮູ້ຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ວ່ າໄທດຳລຳພັນນີ້ເປັນ ເປັນຜູ້ເບີກທາງວ່າຊັ້ນເຖາະ ທ່ານ ທ່ານ ທ່ານແນ່ນອນໃນໃຈເຕັມ 100% ບໍວ່າທຳນອງເພງໄທດຳລຳພັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເອົາມາແຕ່ຝັ່ງໄທ ແຕ່ວ່າໄທເອົາຈາກຝັ່ງລາວໄປ ຫາ ອໍ ອໍ ເພງໄທດຳລຳ ພັນແມ່ນຂອງລາວ ຂອງ ຂອງ ຂອງອາຈານໝີດຳ ເພິ່ນເສຍໄປຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ເພງນີ້ໄປໄດ້ ໄດ້ຈາກຕະກູນຂອງພີ່ນ້ອງໄທດຳ ໂດຍຈາກ ອັນນາ ພີ່ນ້ອງໄທດຳມາບ້ານຮ່ອງແຊງ ຮູ້ຈັກບໍ່ ໄທດຳມັນແຕກມາແລ້ວມາ ຢູ່ຮ່ອງແຊງ ແລ້ວບັດນີ້ເຂົາຊິໄປກິນຈຽງຢູ່ວັງວຽງ ອ່າ ແລ້ວພໍດີເຂົາໄປຮ້ອງເພງ ອ່າ ໄທດຳລຳພັນນີ້ລະ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ມີດົນຕີເດ້ ເຂົາໄປຮ້ອງແບບວ່າໄປເຕັ້ນແຊຫັ້ນນະ ພໍດີຂ້ອຍກັບໝີດຳລະໄປຮ່ວມຢູ່ໃນງາ ນຂອງ ພີ່ນ້ອງໄທດຳຫັ້ນ ໄດ້ຈົດເອົາມາ ຈົດເອົາມາແຕ່ວ່າມັນມີແຕ່ສອງ ສອງ ອ່າ ມີແຕ່ສອງທ່ອນ ອ່າ ມັນກໍຮ້ອງແບບວ່າ 15 ປີທີ່ໄຕເຮົາຫ່າງແດນດິນນີ້ລະ ແລ້ວກໍຈູ່ຄົນໄຕຍ້າຍກັນໄປຢູ່ຄົນລະຝ່າຍ ແລ້ວບັດນີ້ອາ ຈານໝີດຳກໍເລີຍມາປ່ຽນ ສະໜອງ ອຸ່ນວົງ ຈຶ່ງມາປ່ຽນຢູ່ ເຮົາຄົນໄຕຍ້າຍກັນໄປທຸກຖິ່ນທຸກຖານ ອ່າ ແປວ່າອາຈານໝີດຳມາແຕ່ງໃຫ້ມັນເປັນແບບ ເປັນສົມບູນວ່າຊັ້ນເຖາະ ໃຫ້ມັນມີ 3 3 ຂໍ້ ແລ້ວກະມາ ມາມີຄວາ ມເວົ້າລຳພຶງລຳພັນ ແບບວ່າ ອ່າ ງຳມານ້ຳຕາໄຕໄຫຼນໍ ເມື່ອຈາກໄກປູ່ເຈົ້າເຊີນລາ ອັນນີ້ແມ່ນໝີດຳເປັນຄົນເຮັດມາຕໍ່ຊັ້ນເຖາະ ຄວາມຈິງເນື້ອ ເນື້ອຂອງ ເນື້ອປະຫວັດຫັ້ນແມ່ນເພງຂອງໝໍໜຶ່ງຢູ່ ອ່າ ອັນ Iowa ນີ້ເ ປັນຄົນ

ຍັງຢູ່ ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ດຽວນີ້ຢູ່ດາລັດ ຊື່ຂວັນໃຈ ລິດມີໄຊ ສຳລັບມືກອງຫັ້ນເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ຊື່ລະມອນ ກໍແປວ່າເພງໄທດຳລຳພັນນີ້ ຊິເວົ້າປະຫວັດຍັງມີຢູ່ວ່າ ເນື້ອຮ້ອງແມ່ນຂອງໄທດຳແທ້ ແຕ່ວ່າດົນຕີແມ່ນ ແມ່ນ ແຕ່ງໃສ່ ຮ້ອງ ເນື້ອຮ້ອງ ບໍ່ ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ເນື້ອຮ້ອງທຳນອງ ອັນນາ ແປວ່າ ບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ ແປວ່າມີດຳມາຮຽບຮຽງໃໝ່ໃຫ້ສົມບູນ ແປວ່າໃຫ້ຄວາມເວົ້າກັບ ອັນນ່າ ເນື້ອຫານີ້ກໍປ່ຽນ ປ່ຽນເປັນ ອ່າ ທຳມະດານ່ະ ຂອ ງໄຕດຳມັນມີແຕ່ທ່ອນດຽວ ມີແຕ່ສິບຫ້າປີທີ່ໄຕເຮົາຫ່າງແດນດິນ ຢູ່ຄົນໄຕຍ້າຍກັນໄປຢູ່ຄົນລະຝ່າຍ ເປັນແບບນີ້ ໃຫ້ມັນກໍຢູ່ ຄົນໄຕຫາເຮົາຢູ່ ເຮົາຄົນໄຕຍ້າຍກັນໄປທຸກຖິ່ນທຸກຖານ ມັນ ມັນຄົນລະທຳນອງແລ້ວ ແລ້ວກໍກ່ຽວກັບຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງທ່ານນີ້ນ່ະ ແມ່ນວ່າທ່ານຄືວ່າຮ້ອງເພງ ອັນນ່າ ທີ່ວ່າພາສາໄທເຂົາເອີ້ນວ່າລູກທຸ່ງ ຫຼືວ່າລູກທົ່ງ ຄືບໍ່ຮ້ອງເພງ ເອີ ສະໄໝໃໝ່ຈັ່ງຊີ້ນ່ະ ເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອ່າ ກໍ ລູກທຸ່ງແຫຼະ ກໍຮ້ອງທຳມະດານັ້ນ ນັກຮ້ອງ ນັກຮ້ອງທົ່ວໄປຫັ້ນແຫຼະ
ແຕ່ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮ້ອງເພງແບບທີ່ວ່າ ອັນນ່າ Rock and Roll ຫຼືວ່າ ອັນນ່າ Slow ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຮ້ອງມີແຕ່ເພງລູກທຸ່ງ ເພງຂ້ອຍມີຈັງຫວະລຳວົງ ຈັງຫວະ Slow ແລະ ຈັງຫວະນັ້ນ ເທົ່ານັ້ນລະ ຮ້ອງແບບລູກທຸ່ງລາວເຮົານີ້ລະ ອື ແ ລ້ວເປັນຫຍັງບໍ່ຮ້ອງຈັງຫວະອື່ນ ອ່າ ເພາະວ່າຂ້ອຍໄປແນແຕ່ທາງນີ້ເດ້ ເພາະວ່າສະໄຕລ໌ຂອງຂ້ອຍມັນບໍ່ຄ່ອຍໄປປານນັ້ນ ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ຂ້ອຍກໍອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ຂ້ອຍກໍບໍ່ມີໂອກາດໄປ ອ່າ ຄັນວ່າຊັ້ນ ອ່າ Retire ແລ້ວ ເວົ້າງ່າຍໆຊະ ທີ່ຮ່ອງມົງເຊີນໄປປີໃໝ່ ອ່າ 31 December ນີ້ກໍປະຕິເສດເຂົາແລ້ວ ເພາະມັນ ມັນໜາວ ແລ້ວສຸຂະພາບກໍ ເຮົາອາຍຸຫຼາຍ ແລ້ວເຮົາກໍປ່ອຍໃຫ້ໄວລຸ້ນລຸ້ນຫຼັງເຂົາໄດ້ເດີນ ໄດ້ ໄດ້ຮ້ອງກັນໄປ ນອນພັກຜ່ອນພັກ ຜ່ອນ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ກ່ຽວກັບເພງໄຕດຳລຳພັນທີ່ວ່າພວກທ່ານລິເລີ່ມມາ ໂດຍທີ່ວ່າດັດແປງມາຈາກເພງໄຕດຳແທ້ໆນີ້ ຈົນວ່າດັງໄປປະເທດໄທ ແລ້ວກໍໄປຮອດປະເທດຂະເໝນພຸ້ນ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກແ ນວໃດເນາະ ໂອ ກະ ອ່າ
ກະທຳມະດາ ທຸກຄົນເຮົາກະມີຄວາມພູມໃຈຫັ້ນແຫຼະ ອ່າ ເພາະວ່າເພງເຮົາມັນດັງໄປຮອດເມືອງຈີນພຸ້ນນ່ະ ຄົນຈີນເຂົາກະໄປ ອັນນ່າ ເສບເປັນດົນຕີມາ ແລ້ວ Cambodia ແລ້ວກະຮອດຫວຽດນາມພຸ້ນແຫຼະ ມັນເປັນ ອ່ າ ຮອດໄທພຸ້ນແຫຼະ ເຂົາໄປ Copy ເພງໄຕດຳລຳພັນນີ້ ເປັນເພງອະມະຕະວ່າຊັ້ນເຕາະໄປ ຄືວ່າຮ້ອງ ຮ້ອງຍາມໃດກໍມ່ວນຍາມນັ້ນ ຂ້ອຍຄິດວ່າແນວນັ້ນ ຕອນທີ່ວ່າຮ້ອງເພງໄຕດຳລຳພັນຄັ້ງແລກໆຫັ້ນ ບໍ່ແມ່ນກຳ ລັງເປັນທະຫານຢູ່ບໍ ກະນັກຮ້ອງທະຫານນ່ະ ໂອ ເປັນທະຫານ ອື ເປັນນັກຮ້ອງລັນລອກທະຫານລາບອາກາດວັງວຽງຫັ້ນນ່ະ ຂ້ອຍຈັ່ງຍ້າຍໄປຮ້ອງຢູ່ປະເທດໄທ ຍົກ ຂ້ອຍອອກທະຫານແລ້ວ ຂ້ອຍກໍໄປຮ້ອງຫາ ກິນຢູ່ປະເທດໄທ 1980 ຂ້ອຍກໍ 79 ຕໍ່ 80 ຂ້ອຍກໍໄປກໍ ອັນນັ້ນ ເຂົ້າສູນໜອງຄາຍ ແລ້ວຂ້ອຍກໍມາ ອ່າ ໄດ້ເດີນທາງມາອາເມລິກາ ອ່າ ເດືອນ 2 ດຽວນີ້ຂ້ອຍຢູ່ອາເມລິກາໄດ້ປະມານ ອ່າ ເກືອບ 40 ປີແລ້ວ 39 ປີແລ້ວ ຂໍ ຂໍຖາມ ຂໍຖ າມຈັ່ງຊີ້ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງວ່າໜີຈາກເມືອງລາວ ກະທັ້ງທີ່ວ່າເປັນນັກຮ້ອງຊື່ໆ

ຄົນລາວຜູ້ໃດທີ່ວ່າມາ ນາຍົກຂອງອັນຄຶກລິດ ຖ້າວ່າມາໄດ້ວ່າບໍ່ມີນະ ບໍ່ແບບຖືກຕ້ອງຫັ້ນ ຕ້ອງໄປເຂົ້າສູນ ເຂົ້າໃຈບໍ່ ກໍມາໄດ້ ກໍມີສິດມາໄດ້ລະ ເປັນຄົນລາວເດ້ ໂອ້ ຂໍ ຂໍ ຂໍ ຂໍ ຂໍສະຫຼຸບຈັ່ງຊີ້ ອັນ ທ່ານມາປະເທດໄທ ມາຫາກິນຢູ່ປະເທດໄທ ແລ້ວກໍ ກໍເລີຍວ່າເຂົ້າສູນ ແລ້ວກໍໄດ້ເປັນອົບພະຍົບ ແລ້ວກໍໄດ້ໄປມາອາເມລິກາ ແມ່ນບໍ່ ອໍ ເພາະວ່າ ອ່າ ເຮົາ ເຮົາຄົນລາວເດ້ ເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນໄທເດ້ ເພາະວ່າຕອນນັ້ນປະເທດຄອມມິ ວນິດເຂົ້າມາແລ້ວ ອັນ ພວກອັນ ລາ ລາວແດງເຂົ້າມາແລ້ວ ບັດນີ້ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເມືອບ້ານໄດ້ລະ ເພາະວ່າ ເພາະວ່າ ອ່າ ຂ້ອຍກະ ຂ້ອຍກະນັ່ງຈາກກຸງເທບໄປ ແລ້ວຂ້ອຍກະໄປຫາຢູ່ດ່ານຫັ້ນ ຂ້ອຍກະບອກ ຂ້ອຍ ຂ້ອ ຍກະວ່າເວົ້າໄປ ເພາະວ່າມັນມີຄົນໃຫ້ຄວາມເວົ້າຂ້ອຍໄດ້ວ່າ ຂ້ອຍຂ້າມມາແຕ່ວັງນັ້ນ ແຕ່ວ່າໝູ່ຕຳຫຼວດຂ້ອຍຮູ້ ພວກຕຳຫຼວດໄທເຂົາຮູ້ ຮູ້ ຫ່ວຍ ເຂົາ ຂ້ອຍປ່ຽນຊື່ເດ້ ຂ້ອຍໃສ່ຊື່ ຈຶ່ງມາໄດ້ທຳອິດນ່ະ ຂ້ອຍບໍ່ໃສ່ຊື່ ກ. ວິເສດເດ້ ອ່າ ຂ້ອຍໃສ່ຊື່ຂ້ອຍ ຊື່ພໍ່ແມ່ຂ້ອຍໃຫ້ຕັ້ງຫັ້ນນ່ະ ຂ້ອຍໃສ່ຊື່ກັນຕັງ ກັນຕັງ ອ່າ ຕັນວິເສດ ເອີ ບັດນີ້ມັນ ພວກຕຳຫຼວດຕວດຄົນເຂົ້າເມືອງຢູ່ຫັ້ນ ມັນເຫັນນ່ະ ມັນບໍ່ແມ່ນເດ້ນີ້ ກ. ວິເສດ ມັນກໍບໍ່ເວົ້າ ເພາະເປັນໝູ່ພວກດຽວກັນເດ້ ອ່າ ກໍ ມັນກໍຈົດໃຫ້ໄປເຂົ້າສູນ ອືມ ອ່າ ເພາະວ່າຕຳຫຼວດໄທສ່ວນຫຼາຍມັນ ມັນຮູ້ຈັກຂ້ອຍຫຼາຍເດ້ ເພາະວ່າຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄປຢູ່ຫັ້ນເກືອບ 10 ປີເດ້ ພວກໝູ່ຕວດຄົນເຂົ້ າເມືອງຂ້ອຍກໍຫຼາຍອະນະ ເພາະວ່າຍ້ອນ ຍ້ອນຄວາມ ເອີ ພີ່ນ້ອງໄທ ພີ່ນ້ອງລາວ ເຮົາ ເຮົາ ເຮົາດັງ ເຮົາເປັນຄົນດີລະ ກໍມີ ມີເພື່ອນຝູງຫຼາຍ ໝູ່ພວກຫຼາຍ ແລ້ວກໍມາ ມາຢູ່ອາເມລິກາ ແລ້ວມາຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ ແລ້ວຕ ອນນັ້ນກໍຍັງອາຍຸໜຸ່ມຢູ່ ໃນຕອນອາຍຸໜຸ່ມກວ່ານີ້ນີ້ນະ ໄດ້ ໄດ້ຮ້ອງເພງຫຼືວ່າໄດ້ແຕ່ງເພງຫຍັງຫຼືບໍ່ເນາະ ໂອ້ ຫຼາຍ ຂ້ອຍແຕ່ງເພງອອກໄປຫຼາຍ ເພາະວ່າເຈົ້າຢູ່ພຸ້ນບໍ່ໄດ້ຍິນບໍ່ ມີເພງອັນນ່ະ ອົດສະຕາລີ ເປັນບຸນ ຕາທີ່ໄດ້ມາເຫັນ ສຸກສົມຮົ່ມເຢັນ ຊາວລາວໃນອົດສະຕາລີ ແນ ເພງນີ້ບໍ່ໄດ້ຍິນບໍ່ ອອກໄປພຸ້ນ ສຽງ ກ. ວິເສດທີ່ທ່ານເຄີຍຟັງ ເຫັນບໍ່ ເອີ ມັນມີຫຼາຍ ຂ້ອຍແຕ່ງຢູ່ດຽວນີ້ແຫຼະ ຫຼາຍກວ່າຕອນສະໄໝຂ້ອຍ ຂ້ອຍເປັນນັກລ້ອງ ຕອນເປັນນັກລ້ອງຂ້ອຍລ້ອງມີປະມານ 20 ກວ່າເພງແຫຼະ ແຕ່ວ່າມາຢູ່ເມການີ້ລ້ອງ 30 ເພງພຸ້ນ ລະ ດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້າແລະ ທ່ານແຕ່ງເພງຫຼາຍເພງ ແລະ ກໍຮ້ອງຫຼາຍເພງ ເພງທີ່ທ່ານມັກຊອບທີ່ສຸດນີ້ແມ່ນເພງຫຍັງ ມັນມີຜູ້ແຕ່ງມາໃຫ້ນະ ມີອາຈານແຕ່ງມາໃຫ້ ແຕ່ວ່າອາຈານນັ້ນກໍເສຍຊີວິດໄປໝົດ ເກືອບໝົ ດແລ້ວ ອາຈານມີດຳ ໄທດຳລຳພັນນັ້ນ ເອົາ ພໍດີໄດ້ໂອກາດກໍເລີຍແຈ້ງຂ່າວໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ອ່າ ອົດສະຕາລີຊາບຊະ ວ່າສຳບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວອົດສະຕາລີເດີ ອ່າ ສ່ວນອັນນ່ະ ອ່າ ຂ່າວຫັ້ນວ່າມັນມີຫຼາຍຂ່າວເດີ ເຂົາວ່າ ກ. ວິເສດ ເສຍແລ້ວ ບໍ່ແມ່ນດອກ ຍັງ ຍັງຢູ່ ຜູ້ເສຍຫັ້ນແມ່ນອາຈານມີດຳ ໄທດຳລຳພັນ ແລ້ວກໍຜູ້ທີ່ແຕ່ງເພງໄທດຳລຳພັນ ຜູ້ທີສອງລະແມ່ນອາຈານບຸນທຳ ນົກເຂົາລືມຄອນ ຜູ້ທີສາມລະແມ່ນ ອ່າ ອາຈານຄ ຳຄູນ ຜູ້ແຕ່ງເພງຈາກສຽງຈາກ ຈາກໃຈ ກ. ວິເສດ ຜູ້ ຜູ້ທີ 4 ລະແມ່ນເພງ ຈອມ ຈອມໃຈຄົນຈົນ ແມ່ນ ມ. ເມືອງໃຕ້ ແລະ ຜູ້ທີ່ແຕ່ງເພງກ່ອນຈາກ ສິ້ນສັ່ງຈາກໄປ ແມ່ນ ສ. ບຸລະພັນ ໄດ້ເສຍໝົດແລ້ວ ເສຍຊີວິດໄປເໝິດແລ້ວ ຜູ້ສຸດທ້າຍທີ່ຫວ່າງ 2 ອາທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນອາຈານບົວຣັນ ແຕ່ງເພງສາວສະພາຍ ຄິດຮອດສາວສ ະພາຍ ເພິ່ນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ອ່າລະ ປະໄດ້ສາມມື້ນີ້ລະ ພໍດີໄດ້ຂ່າວໃຫ້ຮູ້ ທັງໝົດນີ້ກໍແປວ່າ ອາຈານຂອງ ກ. ວິເສດ ນີ້ກໍເສຍໄປແລ້ວ ຍັງ ຍັງແຕ່ລູກສິດ ກ່ຽວກັບພວກທີ່ວ່າເສຍຊີວິດນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນຂັ້ນອາຍຸໄດ້ເຈັດສິບບໍ ແປດສິບ ເກົ້າສິບ ໂອ້ ເພິ່ນເປັນຮຸ່ນອ້າຍໝົດ ມ. ກໍຮຸ່ນ ຮຸ່ນອັນ ຮຸ່ນດຽວກັນແມ່ນ ສ. ບຸລະພັນ ສ. ບຸລະພັນ ອ່າ ຄົນແຕ່ງກ່ອນຈາກ ແລ້ວກໍ

ດຽວນີ້ນີ້ແຕ່ວ່າບໍ່ເສຍອົງຄະ ຫຼືວ່າບໍ່ເປັນອຳມະພຶກອຳມະພາດອີ່ສັງຕີ້ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ຍັງ ຍັງ ຍັງເດີນທາງຂັບລົດໄດ້ສະບາຍ ເອີ ຍັງເດີນສາຍ ເພາະວ່າຂ້ອຍໄດ້ໄປຮ້ອງເພງຕ່າງປະເທດ ຂ້ອຍໄປສະວິດເຊີແລນ ສ ະວິດເຊີແລນນີ້ໄປສອງເທື່ອແລ້ວ ແລ້ວກໍໄປ ອ່າ ຝຣັ່ງເສດນີ້ ຫຼາຍ ຫຼາຍ ຫຼາຍຮອບແລ້ວ

ທ່ານມີຄວາມພາກພູມໃຈແບບໃດແດ່ເນາະ ອ່າ ກະ ມັນກະທຳມະດາແຫຼະ ປົກກະຕິ ທຸກຄົນມັນກະມີ ອັນ ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນ ມັນເປັນອັນນ່ະ ອ່າ ແບບວ່າ ມີຫຍັງເນາະ ອັນນ່າ ມັນເປັນອັນ ຊີວິດຂອງທຸກຄົນ ວ່າຟ້າມັນລິ ຂິດມາ ມັນຕ້ອງໄດ້ມາແບບນີ້ນ່ະ ເພາະວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຄິດຈັກໜ້ອຍວ່າຂ້ອຍຊິໄດ້ມາຢູ່ອາເມລິກາເດ ເພາະວ່າຂ້ອຍ ຄວາມຈິງນີ້ ຂ້ອຍສຳພາດ ຂ້ອຍຂຽນໜັງສືເພື່ອວ່າໄປຝຣັ່ງເສດພຸ້ນ ແຕ່ບັງເອີນໄດ້ມາຕົກເ ມືອງອາເມລິກາ ເຫັນບໍ ແຕ່ນ້ອງຊາຍຂ້ອຍສຳພາດມາອາເມລິກາ ຈະມາໄປໄດ້ຕົກຝຣັ່ງ ເຫັນບໍ ອັນນີ້ວ່າ ຂ້ອຍຄິດວ່າພະເຈົ້າເພິ່ນ ເພິ່ນເຮັດມາແລ້ວ ເອີ ກ່ອນອັນນັ້ນນ່ະ ກ່ອນຊິໄດ້ເປັນ ກ. ວິເສດ ຂ້ອຍກະຄິດວ່າ ບຸນວາສະໜາຂອງໃຜມັນ ມັນອາດຊິເກີດມາບໍ່ຄືກັນຫັ້ນນະ ໂອ້ ມັນອາດຊິ ຂ້ອຍຄິດແນວນັ້ນ ແຕ່ວ່າຊີວິດຄົນມັນຕ້ອງ ມັນ ມັນຈະຕ້ອງໝູນໄປຕາມ ອ່າ ມັນ ມັນຊິບໍ່ຄືກັນຫັ້ນນະ ອື ເອີ ຂໍຖາມຈັ່ງຊີ້ ໃນການທີ່ວ່າມາຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິການີ້ ທ່ານບໍ່ໄດ້ກິນແໜງຫຍັງຕີ້ ໂອ້ ເຮົາຊິ ເຮົາຊິໄປກິນແໜງຫຍັງ ໃນເມື່ອວ່າອັນນ່າ ເຮົາກໍບໍ່ ເຮົາກໍ ຄວາມຈິງນະ ເຮົາ ເຮົາກໍ ເຮົາບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນຊ້ຳນະ ວ່າເຮົາຊິໄດ້ມາ ອ່າ ເມືອງປະເທດອາເມລິກາ ບາດນີ້ເຮົາໄດ້ມາເປັນຄົນອາເມລິກາ ເຮົາແຮ່ງພູມໃຈລະບໍ ເອີ ເຮົາກໍຈັ່ງມີຄວາມພູມໃຈທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ ອ່າ ໄດ້ຢູ່ທີ່ປະເທດທີ່ຈະເລີນ ແລະ ກະ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ປະເທດລາວ ເວົ້າງ່າຍໆ ຊະ ແລ້ວຂ້ອຍກໍບໍ່ໄດ້ໄປສຳມະນາອີກ ທຳມະດາຄົນລາວຢູ່ພຸ້ນເປັນທະຫານ ນ້ອງຂ້ອຍຢູ່ເມືອງໄທນຳກັນນີ້ ຂ້ອຍເອົາມາຢູ່ປະເທດໄທແລ້ວ ມັນກັບເມືອ ມັນຍັງໄດ້ໄປຖືກສຳມະນາ ດຽວນີ້ມັນຢູ່ຝຣັ່ງເສດລະ ລ ອດໄປລະ ອື ເອີ ດຽວນີ້ຢູ່ຝຣັ່ງເສດ ດຽວນີ້ ຂໍ ຂໍ ຂໍຖາມໜຶ່ງ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນທະຫານ ແລະກໍເປັນນັກຮ້ອງ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນທະຫານ ຂ້ອຍເປັນທະຫານ ອ່າ ມັນ ມັນຫຼາຍທະຫານ ຕອນນັ້ນກໍຫຼາຍກອງພັ ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າກອງພັນສຸດທ້າຍແມ່ນຂ້ອຍມາຢູ່ລາມາກະໂຮງວຽງ ເປັນທະຫານນັກຮ້ອງ ບໍ່ເປັນນັກຮົບແລ້ວບາດນີ້ ແລະ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເຄີຍເປັນທະຫານຫຼາຍກອງພັນ ຫຼືວ່າຫຼາຍທະຫານ ແລ້ວກໍເປັນນັກ ຮ້ອງຄົນດັງພ້ອມນີ້ນະ ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ທະຫານທີ່ວ່າດັງ ບາງແດ່ໄປຢູ່ບ້ານນອກບ້ານນາ ຢູ່ແນວໜ້າ ຊິມັນມັກຈະມີເມຍຫຼາຍຄົນນະ ໃນຄາວທີ່ຢູ່ໃນລາວຫັ້ນ ໄດ້ ໄດ້ເມຍຈັກຄົນ ອ່າ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍຍັງເປັນທ ະຫານນ້ອຍ ຂ້ອຍບໍ່ມີເມຍດອກ ເອີ ເພາະວ່ານ່ະ ເຮົາຍັງໄວລຸ້ນ ເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຕາຍໃສເດ້ຕອນນັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກຫຍັງດອກ ອື ຂ້ອຍເປັນທະຫານ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ເຄີຍມາຮຽນປະເທດໄທພີ້ລະ ຮຽນທະຫານວິຊາຜູ້ນຳກ້າ ຕາຍ ຜູ້ນຳກ້າຕາຍຫັ້ນນະ ຄັນວ່າຮ້ອງເພງດັງແລ້ວເດ້ ດັງຫຼາຍແລ້ວ ຜູ້ສາວກໍຕ້ອງມັກ ເມຍໄດ້ ໄດ້ເມຍຈັກຄົນເນາະ ໂອ້ ເມຍ ເມຍ ເມຍກໍໄດ້ຄົນດຽວ ແຕ່ວ່າແຟນເພງຫັ້ນມັນມີຫຼາຍຄົນຫັ້ນລະ ແຟນ ແຟນຫັ້ນຫຼ າຍ ເມຍມັນກໍຕ້ອງມີຜູ້ດຽວ ຕາມປະເພນີນະ ແລ້ວໃນເມື່ອທີ່ວ່າດັງແລ້ວ ກໍຮ້ອງເພງກໍຈຳໜ່າຍແຜ່ນສອກແຜ່ນສຽງ ກະຊອກກະແຊັດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ທ່ານລ່ຳລວຍຍ້ອນຢູ່ບໍ່ເນາະ ກໍອັດແຕ່ລະເທື່ອກໍພໍ ພໍໄດ້ທຶນຄືນຢູ່ ພໍ ໄດ້ຢູ່ ເພາະຫາກິນ ກໍຍ້ອນຫາກິນນຳໄທດຳລະ ອ່າ ຍ້ອນແຜ່ນສຽງນີ້ບໍ່ປານໃດ ແຕ່ວ່າຫາກິນນຳເພງນະກໍພໍໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນ ໂອເຄ ຖານະດຽວນີ້ກໍແປວ່າປານກາງ ບໍ່ທຸກບໍ່ຈົນ ເອີ ແຕ່ວ່າບໍ່ລ່ຳບໍ່ລວຍ ສ່ຳໄມເຄິນ ແຈັ ກສັນ ພໍມີ ພໍມີ ອັນພີ່ນ້ອງອົດສະຕາລີມາ ຍິນດີຕ້ອນຮັບຢູ່ເດີ ອ່າ ລ້ຽງອາຫານຫັ້ນ ລ້ຽງໄດ້ຢູ່
ກໍແປວ່າບໍ່ລ່ຳບໍ່ລວຍ ບໍ່ຮັ່ງສ່ຳກັບໄມເຄິນ ແຈັກສັນ ແມ່ນບໍ່ No no ທຳມະດາຄົນລາວຢູ່ອາເມລິການີ້ ເຂົາລວຍກວ່າຂ້ອຍບັກຫຼາຍໆ ເພາະວ່າມາພີ້ ຂ້ອຍອັນຂ້ອຍຣີໄທໄດ້ ອາຍຸຂ້ອຍ 52 ປີພຸ້ນ 20 ກວ່າປີແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ ຂ້ອຍ ມີແຕ່ໄປຮ້ອງ ຮ້ອງເພງຊື່ໆ ໄປຮ້ອງເພງກໍ ອັນ ບໍ່ໄດ້ຫຼາຍດອກ ກໍໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ພໍມາໃຊ້ຈ່າຍໃນ Family ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າເຮົາ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ແມ່ນດັງແບບ ອັນນະ ອ່າ ນັກຮ້ອງດັງຂອງອາເມລິກາເດ້ ອັນນີ້ເຮົາດັງແບບຄົນ ລາວເຮົາ ແລະ ອາຍຸເຮົາກໍຫຼາຍແລ້ວ ປະຊາຊົນຄົນລາວເຮົາກໍບໍ່ຫຼາຍແດ່ ຍັງກໍຊາຍ ເມືອງສິງ ນັກຮ້ອງຂອງປະເທດໄທນີ້ກໍເຖົ້າຂະໜາດແລ້ວ ກໍຍັງຮ້ອງເພງຢູ່ ເປັນຫຍັງທ່ານບໍ່ຮ້ອງເພງອີກເນາະ ໂອ້ ຂ້ອຍ ກໍຍັງຮ້ອງຢູ່ ແຕ່ວ່າຂ້ອຍ

ຄັນຂ້ອຍ ອັນນະ ຂ້ອຍວ່າງານນັ້ນມັນເໝາະສົມສຳລັບຂ້ອຍບໍ່ລະ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍກໍໄປ ອື ເພາະວ່າເຮົາຕ້ອງເລືອກງານບໍ່ ບໍ່ແມ່ນເຮົາຊິໄປສຸ່ມສີ່ສຸ່ມຫ້າ ຖ້າງານບໍ່ມີກຽດແລ້ວເຮົາກໍບໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າອັດຈຳໜ່າຍເພງນີ້ບໍ່ ໄດ້ອັດບໍ່ ໂອ້ ຂ້ອຍເຊົາອັດມາຫຼາຍ ເພາະວ່າດຽວນີ້ຫັ້ນນະ ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ນະ ເທັກໂນໂລຊີມັນມາໃໝ່ແລ້ວເດ້ ເຈົ້າອັດແຜ່ນນີ້ມັນກໍ ອັນ ຈະເຈົ້າອັດບຶດດຽວແຜ່ນໜຶ່ງ ມັນສ່ວນຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍຢູ່ພີ້ນະ ຄົນມັນນິໄສບໍ່ຄືກັນ ມັນອັດໄປແລ້ວມັນກັອບປີກັນຫັ້ນນະ ເອີ ເຮົາເປັນຜູ້ລົງທຶນ 10 ພັນ ຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍຊິໄດ້ຄືນຍາກໜ້ອຍໜຶ່ງຫັ້ນນະ ເພາະມີຄົນມັນເອົາໄປ ໄປກັອບປີເຮົານະ

ດັງແລ້ວ ຂ້ອຍບໍ່ພິເສດພິໂສນະ ຂ້ອຍຂໍເປັນຄົນທຳມະດາ ເປັນປະຊາຊົນທຳມະດາ ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃຫ້ສຳພາດ ທ່ານ ກ. ວິເສດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ໂອເຄ ໂອເຄ ບໍ່ມີບັນຫາເດີ້ ເຈົ້າມາອາເມລິກາລະ ມີໂອກາດມາໂທ ໂທມາທາງແຖວອາຣິໂຊນາເດີ້ ຂ້ອຍຢູ່ເດີ້ ອ່າ ເບີໂທນີ້ແຫຼະ ຄັນມາລະ ມາຢູ່ທາງບ້ານນີ້ກໍມາແວ່ມາເຊົາກໍໄດ້ ຈົ່ງຟັງ ເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ